ທ່ານ Kofi Annan ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຖິງແກ່ອະສັນຍະກຳຢ່າງກະທັນຫັນໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ ແລະ ໄດ້ຖືກນຳໄປຝັງໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງທ່ານທີ່ປ ະເທດການາ ດ້ວຍພິທີອັນຊົງກຽດທີ່ສູງສົ່ງ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງປະຊາຄົມນານາຊາດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ ໄດ້ມີການໄວ້ອາໄລແກ່ທ່ານ ໂດຍຖືວ່າທ່ານເປັນບຸລຸດແຫ່ງສັນຕິພາ ບ ຜູ້ເຊິ່ງໄດ້ອຸທິດຕົນແກ່ມະນຸດຊາດ ນັກຂ່າວຂອງ VOA Margaret Besheer ມີລາຍງານວ່າ ວັນໄວ້ອາໄລດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນແຫ່ງສັນຕິພາບສາກົນ ດັ່ງ ສາລີ ຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານ Kofi Annan ໄດ້ເຂົ້າປະກອບສ່ວນ ໃນລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນປີ 1962 ແລະ ກໍໄດ້ໄຕ່ເຕົ້າຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ຈົນເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດໃນປີ 1997 ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄົນ ທີ 7 ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ

ຢ່າຢູ່ເສີຍເມີຍ ເປັນຄົນຢືນເບິ່ງຊື່ໆຈັກເທື່ອ ເພິ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນເອົາທ່າທີຕໍ່ຕ້ານຄວາມລຳອຽງ ຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ແລະ ການນອງເລືອດ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຢ່າ ງສະໝ່ຳສະເໝີຕະຫຼອດມາ ປະທານາທິບໍດີການາໄດ້ສົ່ງທ່ານ ອັນນັນ ເຄໂຕ

ໄປໃຫ້ປະເທດການາ ແລະ ທະວີບອາຟຣິກາ ໂດຍມີຫຼັກຖານອ້າງອີງຕາມຄວາມປະພຶດຂອງທ່ານ ແລະ ກິລິຍາມາລະຍາດຂອງທ່ານໃນວົງການຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນປະຫວັດສ າດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ໃນບັນດາຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ ອັນນັນ ກໍແມ່ນວຽກງານການຕອບໂຕ້ຕ້ານການລະບາດຂອງໂລກ HIV AIDS ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາສະຫັດສະວັດໄວ້ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ໂລກໄ ດ້ເດີນໄປສູ່ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ໃນປີ 2001 ທ່ານ ອັນນັນ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບຮ່ວມກັນ ແຕ່ແລ້ວ ການຂ້າລ້າງຜານເຊື້ອຊາດທີ່ຣວານດາກໍໄດ້ກຳເລີບຂຶ້ ນ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເປັນຫົວໜ້າຜູ້ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ໃນສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມດ່າງພ້ອຍໄປຍ້ອນຂ່າວນອງນັນ ເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເອົານ້ຳມັນໄປແລກ ເອົາອາຫານໃນປະເທດອີຣັກ ພາຍຫຼັງໜຶ່ງທົດສະວັດໃນຮົ່ມໂພຮົ່ມໄຊຂອງສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ທ່ານອັນນັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອສັນຕິພາບ ໂດຍຜ່ານມູນນິທິອັນນັນຂອງທ່ານ ຮ່ວມກັບຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຜູ້ຂຶ້ ນມາດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນທ່ານໃນຖານະເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດທັນທີ ທັງເປັນຜູ້ອາວຸໂສດ້ວຍກັນ ຄືທ່ານບັນຄີມູນ ກໍໄດ້ສັນລະເສີນທ່ານອັນນັນວ່າ ເປັນພະລັງອັນແທ້ຈິງເພື່ອຄວາມດີຂອງໂລກ ທ່ານບັນຄີມູນເວົ້າວ່າ I am confident that history will show as the years pass that ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ເມື່ອຫຼາຍປີໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ ປະຫວັດສາດຈະຈາລຶກໄວ້ວ່າ ທ່ານໂຄຟີ ອັນນັນ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ເປັນອະນຸສອນ ສ່ວນພັນລະຍາຂອງທ່ານ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ ຮ່ວມກັນມາໄດ້ 35 ປີ ກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄຸນສົມບັດທີ່ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ວ່າເປັນຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ມີລັດສະໝີ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຸກແກ່ຊີວິດ ແຕ່ວ່າຄຳເວົ້າອັນໜຶ່ງທີ່ສະເທືອນໃຈຫຼາຍກວ່າໝູ່ ກໍແມ່ນມາຈາກລູກຊາຍຂອງທ່ ານ ຄືທ່ານໂກໂຈ ທີ່ເວົ້າວ່າ ບໍ່ຄາດຝັນເລີຍວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເກີດຢູ່ເມືອງກູມາຊີ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີສອງຂອງການາ ທີ່ບໍ່ເຄີຍອອກນອກປະເທດຈັກເທື່ອກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ ຈະໄດ້ກາຍມາເປັນນັກການທູ ດສູງສຸດຂອງໂລກ ໂດຍກ່າວວ່າ And yet that was my father's story. It's a story that became his world view. If it was possible for him ນັ້ນແຫຼະຄືເລື່ອງລາວຂອງພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຖ້າມັນເປັນໄປໄດ້ສຳລັບເພິ່ນ ເປັນຫຍັງສະຖຽນລະພາບ ສັນຕິພາບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຄວາມຍຸ ຕິທຳ ຄວາມພໍພຽງ ການສຶກສາ ແລະ ໂອກາດ ຫຼື ຄວາມສຳເລັດ ຈຶ່ງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບທຸກໆຄົນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າເຊື້ອຊາດຂອງທ່ານຈະຈົບລົງໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ວຽກງານຂອງທ່ານກໍຍັງມີສືບ ຕໍ່ຢູ່ເລື້ອຍມາ ເພື່ອກໍ່ສ້າງໂລກທີ່ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຖືກຍອມຮັບຢູ່ໃນໂຕຂອງທຸກໆຄົນ ແລະ ທຸກໆຄົນກໍແມ່ນຈະສາມາດທີ່ຈະພົບເຫັນທີ່ຢູ່ທີ່ອາໄສຂອງຕົນເອງໄດ້ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA